ສະບາຍດີທຸກຄົນ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກໆທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ 1089 ເລື່ອງເງິນ ລາຍການທີ່ເຮົາຈະມາໂອ້ລົມກັນ ກ່ຽວກັບການເງິນການງານແບບສະບາຍໆ ກັບຂ້າພະເຈົ້າ ສິລິນຍາ ສິດທິພອນ ເຊິ່ງຈະອອກອາກາ ດທຸກໆວັນສຸກ ເວລາ 8 ໂມງເຊົ້າ ຜ່ານທາງເຟສບຸກເພຈ 108 ເມກາເຮີດ ໃນ EP ກ່ອນ ເຮົາໄດ້ໂອ້ລົມກັນໄປກ່ຽວກັບປຶ້ມ ຈິດຕະວິທະຍາຂອງເງິນ ຫຼື The Psychology of Money ນັ້ນເອງ ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ໃດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເບິ່ງ ໃຫ້ກັບໄປເບິ່ ງ EP 10 ກ່ອນເນາະ ເພາະໃນ EP ນີ້ ເຮົາຈະມາໂອ້ລົມກັນຕໍ່ໃນສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງປຶ້ມ ໃນ EP ກ່ອນ ເຮົາໄດ້ໂອ້ລົມກັນໄປ ໃນປຶ້ມກໍຈະບອກກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຂອງຜູ້ຊາຍສອງຄົນທີ່ໃຊ້ຊີວິດແຕກຕ່າງກັນ ນັ້ນກໍຄື Ronald Read ແ ລະ Richard Fuscone ແລະ ປຶ້ມຍັງໄດ້ເວົ້າອີກວ່າ ຄວາມຮັ່ງມີທີ່ແທ້ຈິງນັ້ນເປັນແນວໃດ ຫຼາຍຄົນໃນໂລກນີ້ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຕົນເອງເປັນຄົນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ຍ້ອນຢາກໃຫ້ຄົນອື່ນເຫັນວ່າເຮົານັ້ນເປັນຄົນທີ່ປະສົບຜົ ນສຳເລັດ ແຕ່ເຮົາລອງມາເບິ່ງໃນມຸມກັບກັນ ຍົກຕົວຢ່າງ ຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງຂັບລົດຊູເປີຄາສຸດຫຼູ ໜ້ອຍຄົນເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະຄິດວ່າລາວເທ່ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດ ເພາະຄົນສ່ວນຫຼາຍມັກຈະສົນໃຈສິ່ງຂອງທີ່ລາວມີ ຫຼາຍກວ່າໂຕລາວ ນັ້ນກໍຄືລົດຊູເປີຄາສຸດຫຼູນັ້ນເອງ ເຖິງແມ້ວ່າໂຕລາວເອງຈະຄິດແບບນັ້ນ ແຕ່ຄົນສ່ວນຫຼາຍນັ້ນມັກຈະຄິດວ່າ ຖ້າຫາກເຂົາເຈົ້າມີລົດສຸດຫຼູແບບນີ້ ເຂົາເຈົ້າກໍຈະເບິ່ງເທ່ ແລະ ປະສົບຜົນສຳ ເລັດຄືກັນ ແລະ ເຖິງແມ້ວ່າລາວນັ້ນຈະຕ້ອງການຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ຄວາມນັບຖືຈາກຄົນອື່ນ ແຕ່ສິ່ງຂອງເຫຼົ່ານີ້ກໍບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖືລາວຫຼາຍຂຶ້ນໄດ້ ເພາະການເຄົາລົບນັບຖືນັ້ນ ມາຈາກການຖ່ອມໂຕ ຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເຄົາລົບໃນໂຕເຮົາຫຼາຍກວ່າລົດຫຼູ ຫຼືວ່າໂມງລາຄາແພງ ນອກຈາກນີ້ wealthy ຫຼືວ່າຄວາມຮັ່ງມີນັ້ນ ເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາບໍ່ສາມາດ ເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕາເປົ່າ ຄືກັບການທີ່ເຮົາຊື້ລົດຫຼູລາຄາ 50,000 ປອນ ອັນທີ່ຈິງແລ້ວມັນໝາຍຄວາມວ່າ ເຮົາມີເງິນໜ້ອຍລົງ 50,000 ປອນ ແລະ ເງິນ 50,000 ປອນສ່ວນໃຫຍ່ນັ້ນກໍມາຈາກການສ້າງໜີ້ ເພາະສະນັ້ນ ຖ້າຫາກວ່າມີຄົນຄົ ນໜຶ່ງມາບອກເຮົາວ່າລາວຢາກເປັນເສດຖີ ນັ້ນສະແດງວ່າລາວພຽງແຕ່ຕ້ອງການຢາກຈ່າຍເງິນຫຼາຍຂຶ້ນ ຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງໜຶ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນລະຫວ່າງຄົນລ່ຳລວຍ ແລະ ຄົນຮັ່ງມີ ນັ້ນກໍຄື ຄົນລວຍສ່ ວນໃຫຍ່ມັກຈະໃຊ້ເງິນກ້ອນໃຫຍ່ໄປກັບບ້ານທີ່ຫຼັງໃຫຍ່ເກີນໂຕ ລົດລາຄາແພງ ເສື້ອຜ້າແບຣນເນມ ແລະ ເຄື່ອງປະດັບເພັດພອຍ ໃນຂະນະທີ່ຄົນຮັ່ງມີນັ້ນ ຍົກຕົວຢ່າງ Warren Buffett ລາວນັ້ນໃຊ້ຊີວິດແບບລຽບງ່າຍ ຄວ າມຮັ່ງມີຂອງລາວແມ່ນການທີ່ລາວມີທາງເລືອກ ມີຄວາມຍືດຍຸ່ນໃນຊີວິດ ແລະ ມີອິດສະຫຼະພາບທາງການເງິນ ຄືໂຕເຮົາເອງ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເຫັນບັນຊີທະນາຄານ ຫຼື ປະຫວັດການລົງທຶນຂອງຄົນອື່ນໄດ້ ດັ່ງ ນັ້ນ ຈຶ່ງມີແນວໂນ້ມວ່າເຮົາຈະຕັດສິນຄົນອື່ນຈາກສິ່ງຂອງພາຍນອກທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເບິ່ງຄືລ່ຳລວຍ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງ ເຂົາເຈົ້າອາດຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ຊີວິດໄດ້ເລີຍ ຖ້າຫາກວ່າຂາດລາຍໄດ້ພຽງບໍ່ ຈັກເດືອນຂ້າງໜ້າ ທາງດຽວທີ່ຈະເສີມສ້າງຄວາມຮັ່ງມີໃຫ້ກັບເຮົາໄດ້ນັ້ນກໍຄື ທ່ານຈະຕ້ອງບໍ່ໃຊ້ເງິນທັງໝົດທີ່ທ່ານຫາມາໄດ້ ແລະ ຕ້ອງຮູ້ຈັກລົງທຶນຢ່າງສະຫຼາດ ສະນັ້ນ ຄັ້ງໜ້າກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຜ ເຮົາຄວ ນທີ່ຈະຕ້ອງຄິດໄຕ່ຕອງໃຫ້ດີ ເພາະຄົນທີ່ໃຊ້ຊີວິດແບບລຽບງ່າຍ ອາດຈະເປັນ Ronald Read ຄົນຕໍ່ໄປກໍໄດ້ ແລະ ກ່ອນຈະຈາກກັນໄປ ທາງລາຍການຮ້ອຍແປດພັນເກົ້າເລື່ອງເງິນ ຂໍຝາກເຖິງທຸກທ່ານທີ່ກຳລັງຟັງຢູ່ ວ່າ ໃຫ້ທ່ານນັ້ນອອມເງິນເພີ່ມ ລົງທຶນເພື່ອອະນາຄົດ ຄິດບວກ ແລະ ອົດທົນ ແລ້ວທ່ານນັ້ນຈະເປັນຄົນທີ່ຮັ່ງມີໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ ຝາກທຸກຄົນກົດໄລກ໌ ກົດແຊວິດີໂອນີ້ ແລະ ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ເລື່ອງການເງິນໄປໃຫ້ຄົນ ທີ່ທ່ານຮັກ ແລ້ວຢ່າລືມກົດຕິດຕາມເຟສບຸກເພຈ 108 ເມກາເຮີດ ເພື່ອທີ່ຈະບໍ່ພາດຄວາມຮູ້ເລື່ອງການເງິນດີໆແບບນີ້ ແລ້ວມາພົບກັນໃໝ່ໃນວັນສຸກໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຕ້ອງຂໍຂອບໃຈ ບາຍບາຍ